ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ບັນດາຜູ້ນຳຈາກທົ່ວປາຊີຟິກກຳລັງໂຮມກັນທີ່ຟີຈີ ເພື່ອການປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ແຕ່ມັນເປັນການຜິດຫວັງຢ່າງໜັກຕໍ່ຄວາມສາມັກຄີໃນພູມິພາກ ເມື່ອ ຄີຣິບັດໄດ້ຖອນໂຕອອກກ່ອນການປະຊຸມສຸດຍອດ ປາຊີຟິກໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈໃນຫຼາຍເດືອນມໍ່ໆມານີ້ ເນື່ອງຈາກຈີນຄ້າຍກັບວ່າຈະບັນລຸໃນການຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແຕ່ບັນດາຜູ້ນຳຈະແນໃສ່ກາ ນຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດ ອອກຈາກເມືອງຊູວາ ເມືອງຫຼວງຂອງຟີຈີພຽງຊົ່ວໂມງດຽວ ນ້ຳກຳລັງຄືບຄານເຂົ້າໃກ້ບ້ານເຮື ອນຂອງປະຊາຊົນ ລາວີເນຍ ແມັກກູນ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານທົກໂກຣູຕະຫຼອດຊີວິດຂອງນາງ ນາງເວົ້າວ່ານາງເຖົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຈາກໄປ ລັດຖະບານທີ່ພວກເຂົາບອກພວກເຮົາ ຫຼືຢາກໃຫ້ພວກເຮົາຍົກຍ້າ ຍຖິ່ນຖານ ແລະຂ້ອຍກໍໄດ້ບອກພວກເຂົາໄປວ່າ ບໍ່ແມ່ນໃນອາຍຸຊ່ຳນີ້ ບໍ່ແມ່ນເທື່ອນີ້ ຂ້ອຍເຖົ້າເກີນໄປທີ່ຈະກັບໄປ ແລະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ສ່ວນຄົນຂ້າງເຮືອນ ມາເຣຍ ບຣາວ ແລະຈອນ ສາມີຂອງລາວ ກ ຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດເຊັ່ນກັນ ນາງເມເຣຍກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເຫັນວ່ານ້ຳກຳລັງຂຶ້ນໄວປານໃດ Before like uh, if ແຕ່ກ່ອນຖ້າຢາກເຫັນຄົນທີ່ລົງມາແຄມຫາດ ທ່ານຕ້ອງຍ່ າງອອກໄປ ແລ້ວທ່ານຈຶ່ງສາມາດເຫັນຄົນນັ້ນໄດ້ ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້ອຍສາມາດຢືນຢູ່ບ່ອນປະຕູ ຂ້ອຍກໍສາມາດເຫັນວ່າໃຜກຳລັງລົງໄປ ແລະໃຜກຳລັງຂຶ້ນມາ ນັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດວ່າ ໄວສ່ຳໃດ
ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດ ປະສົບກັບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ ດຣ ເວສ ມໍແກນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ທູດດ້ານພູມອາກາດກ່າວວ່າ ເລື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການຫາລືສຳລັບການປະຊຸມເກາະປາຊີຟິກໃນສັບປະດານີ້ Pacific island countries have been saying ປະເທດໃນໝູ່ເກາະປາຊີຟິກໄດ້ກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ວ່າ ໄພຄຸກຄາມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພອັນດຽວ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດ ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ເວທີປາໄສໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນໃນປີ 2019 ທີ່ທູວາລູ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງຂ ອງສະພາບພູມອາກາດເປັນຫົວໃຈຂອງການເຈລະຈາ ແຕ່ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າການດຳເນີນການນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ ແລະບັດນີ້ ເຈສ ຄໍລິນສ໌ ນັກຄົ້ນຄວ້າປາຊີຟິກທີ່ສະຖາບັນໂກລວີກ່າວວ່ າ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງຜູ້ນຳກຳລັງຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເສື່ອມຄວາມໝັ້ນຄົງ Kiribati pulling out at the eleventh hour of the ຄີຣິບັດຖອນໂຕອອກໃນເວລາຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງຊູວາ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳຖາມກ່ ຽວກັບບົດບາດຂອງພູມິພາກນິຍົມ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງຮ່າງຄວາມປອດໄພຂອງພູມິພາກ ຫຼາຍປະເທດໃນໄມໂຄຣນີເຊຍໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຊູວາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານເ ຮນຣີ ພູນາ ຍັງຄົງເປັນຫົວໜ້າຂອງ PIF ແລະຈາກນັ້ນກໍໄດ້ສົ່ງຕຳແໜ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງໄມໂຄຣນີເຊຍ ແຕ່ຄີຣິບັດບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕົກລົງນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງ ຕົນ ແຕ່ກ່າວວ່າເວທີປາໄສຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆ ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບພູມອາກາດ There had been some division ມີການແບ່ງແຍກບາງຢ່າງໃນອະດີດເປັນຄັ້ງຄາວ ນັ້ນມັນກໍຈະເ ກີດຂຶ້ນ ເປັນໜ້າເສຍດາຍໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຄິຣິບັສ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຄົງຈະເຮັດວຽກຢ່າງສ້າງສັນຕໍ່ໄປ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດວ່າຈະມອບເງິນເພີ່ມອີກ 2 ລ້ານໂດລາແກ່ຄິຣິບັສ ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນກັ ບໄພແຫ້ງແລ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ການຖອນໂຕຂອງປະເທດອາດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງການທູດທີ່ສຳຄັນນີ້ອ່ອນແອລົງ ເນື່ອງຈາກຈີນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຂອງຕົນເພື່ອເພີ່ມການມີໜ້າຢູ່ໃນພູມິພາກນີ້ ເຈສ ໂຄລິນສ໌ ກ່າ ວວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ Kiribati will now be isolated from the security ຄິຣິບັສຈະຖືກແຍກອອກຈາກໂຄງຮ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະແນ່ນອນວ່າມັນຍົກລະດັບບົດບາດຂອງຈີນໃນກະບວນກາ ນນີ້ເຊັ່ນກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈີນກ່າວວ່າອອສເຕຣເລຍເປັນສາເຫດຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ປັກກິ່ງໄດ້ອອກລາຍການການດຳເນີນ 4 ຈຸດສຳລັບອອສເຕຣເລຍທີ່ຈະເຮັ ດ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສຳພັນກັບຄືນມາຄືເກົ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວາງອີ ໄດ້ອອກຄຳຮຽກຮ້ອງໃນການພົບປະສອງຝ່າຍກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍານາງ ເພັນນີ ວອງ ແຕ່ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີຊີ ກ່າວວ່າປະເທດຊາດຈະບໍ່ຍອມຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງນັ້ນ Australia doesn't respond ອອສເຕຣເລຍບໍ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ພວກເຮົາຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາ ດຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າແບບນີ້ ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັບຈີນຕາມທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບທຸກປະເທດ ແຕ່ເຮົາກໍຈະຢືນຢັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂ ອງອອສເຕຣເລຍເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດ ເມື່ອນ້ຳສູງຂຶ້ນ ຄວາມກົດດັນກໍສູງຂຶ້ນສຳລັບພວກຜູ້ນຳທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດເຊັ່ນກັນ